ທ່ານຊອກຟັງ ແລະ ໃຫ້ການມັກຊອບພາກລາຍການພາສາລາວໄດ້ທຸກເວລາ ແລະ ຫົນແຫ່ງໃດ ຢູ່ທີ່ www.facebook.com ຂີດທັບ SBS ລາວ ແນວທາງເດີນໜ້າ ສຳລັບການຟື້ນດີຂຶ້ນໃນດ້ານເສດຖະກິດອົດສະເຕຣເລຍຈະເປັນແນວໃ ດ ເມື່ອໂຄງການ JobKeeper ຈົບສິ້ນລົງໄປແລ້ວ JobKeeper ຖືກວາດແຕ່ງຂຶ້ນມາສຳລັບພຽງແຕ່ 6 ເດືອນ ແຕ່ພາຍຫຼັງເກືອບປີໜຶ່ງ ໂຄງການ JobKeeper ນັ້ນກຳລັງຈະໝົດໄປໃນເດືອນມີນາ 2021 ເດືອນໜ້າຄືເດືອນມີນາກໍຈະມາຮອດມາເຖິງໃ ນໄວບໍ່ຊ້ານີ້ແລ້ວ ກ່ຽວກັບຄ່າແຮງງານ ມີການຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃຫ້ມີການຊົດຊ່ວຍຄ່າແຮງງານ ແລະ ມີການຮ້ອງຂໍ ໃຫ້ງົບປະມານອົດສະເຕຣເລຍຊົດຊ່ວຍເສດຖະກິດອົດສະເຕຣເລຍ ໃຫ້ຢູ່ໄດ້ຕໍ່ໆໄປ ມັ ນຍາກຊາມາແລ້ວ 12 ເດືອນ ສຳລັບການທ່ອງທ່ຽວອົດສະເຕຣເລຍທີ່ເພິ່ງພາອາໄສຕະຫຼາດສາກົນນານາຊາດ ອີງຕາມ David Hammond ເຈົ້າຂອງທຸລະກິດການຂຶ້ນຂົວໃຫຍ່ຂອງຊິດນີ ມີຢູ່ວ່າ

ທ່ານ Ian Willox ຜູ້ນຳຂອງຄະນະດັ່ງກ່າວເວົ້າວ່າ We can't just throw a blanket over the whole economy forever, that's just not going to work. ພວກທ່ານບໍ່ສາມາດພຽງແຕ່ປ້ອງກັນເສດຖະກິດອົດສະເຕຣເລຍຢູ່ຕໍ່ໄປ ນັ້ນເປັນພຽງແຕ່ຈະບໍ່ໄດ້ຜົນ ວ່າຊັ້ນ ທ່ານ Willox ສະເໜີໃຫ້ລັດຖະບານອົດສະເຕຣເລຍຄວນໝູນເງິນໝູນຄຳໃສ່ການສຶກສາ ແລະ ຝຶກຫັດໃ ນດ້ານເສດຖະກິດອັນສະເພາະ ດັ່ງການກໍ່ສ້າງ ການຜະລິດ manufacturing

ໃນເວລານີ້ລັດຖະບານອົດສະເຕຣເລຍມີ Coronavirus Apprenticeship Subsidy ທີ່ກວມເອົາ 50 ເປີເຊັນຂອງຄ່າແຮງງານໃໝ່ຂອງ Apprenticeship ຈົນກວ່າຮອດເດືອນກັນຍາປີ 2021 Apprenticeship ແມ່ນການຮຽນ ແລະ ເຮັດວຽກໄປນຳ ເພື່ອຮຽນວິຊາຊີບອັນສະເພາະ